ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະໂລ ອອກມາບອກເຕືອນວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ຊິເກີດມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດ ເພາະວ່າຢູ່ໃນລາວ ມັນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍທີ່ສຸດ 19 ຄົນເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ແລ້ວ ເປັນຫຍັງວ່າຢ້ານ ຈຶ່ງອອກມາເຕືອນວ່າ ອາດຈະມີຮອບສອງ ອັນນີ້ເນາະ ທາງທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໜ່ວຍງານທາງການ ແລະ ປະຊາ ຊົນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນຕໍ່ໄປ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຕິດແປດພະຍາດໂຄວິດ-19 ລອບທີສອງເນາະ ການມີສ່ວນລ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ກັບໜ່ວຍງານທາງການ ໃນການຕໍ່ ສູ້ກັບການຕິດແປດພະຍາດ ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໄວຣັສນີ້ ກະເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຊີ້ວັດຄວາມສຳເລັດຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢັບຢັ້ງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານລາວ ສິ່ງສຳຄັນກະຄື ປະຊາຊົນທຸ ກຄົນ ແລະ ກະໜ່ວຍງານທາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ກະກົດລະບຽບຂອງຄວາມປົກກະຕິໃໝ່ ຫຼືວ່າ New Normal ເນາະ ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດແປ ດເພີ່ມ ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຍັງຄົງກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ອອກນອກບ້ານ ແລະ ກະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ ມີຄົນແອອັດ ລວມເຖິງລັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມຕໍ່ໄປ ທັງນີ້ລາວເນາະ ກະໄດ້ເລີ່ມຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບ ອ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລ າວ ກໍລະບຸວ່າ ຫາກແຂວງໃດມີການຢືນຢັນຜູ້ປ່ວຍໂລກໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ ກະຊິມີການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນກັບແຂວງນັ້ນໆ ແລະ ຫາກມີການພົບການຕິດເຊື້ອເປັນກຸ່ມກ້ອນໃຫຍ່ໃນ 2 ແຂ ວງຂຶ້ນໄປ ອາດຊິມີການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການປິດເມືອງຕໍ່ໄປເນາະ ກະແປວ່າເພິ່ນບອກເຕືອນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລ້ວກະເພື່ອເປັນການບອກເຕືອນອີກວ່າ ຢ່າລົດລະໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະທັງທີ່ ວ່າມີໄຊມາເຖິງຂັ້ນນີ້ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ວ່າມັນແປກໆນີ້ນະ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມໄປມື້ກີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃນລາວມັນມີແຕ່ 19 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເນາະ ແລ້ວກະບໍ່ຕາຍຈັກຄົນຈັ່ງຊີ້ ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງມາເຕືອນຢ້ານ ວ່າຊັ້ ນເຖາະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຫວ່າງເລີ່ມທີ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທົ່ວໂລກນີ້ເນາະ ທາງລາວກະເລີ່ມມີຜູ້ປ່ວຍນີ້ ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ບໍ່ຫຼາຍນີ້ ກະຖືກມີການປິດເມືອງ ຄືປິດປະເທດເນາະ ເພາະວ່າຊິການບິນ ເຂົ້າປະເທດ ຫຼືວ່າໃຫ້ຄົນອອກນອກປະເທດນີ້ ກະຄືປິດເໝິດເນາະ ແລ້ວກະມີການໃຊ້ມາດຕະການຫ້າມຄົນອອກຈາກບ້ານ ຫ້າມຂ້າມເຂດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃຫ້ຢູ່ໄປແຕ່ພາຍໃນບ້ານ ຍົກເວັ້ນວ່າເລື່ອງຂອງການ ອາ ການສົ່ງສິນຄ້າ ການໄປຊື້ ໂຮງ ຮ້ານອາຫານ ພວກນີ້ເນາະ ແຕ່ຕອນນີ້ເນາະ ທາງລັດຖະບານລາວ ກະຄືຫຼາຍໆປະເທດ ກະໄດ້ມີການ ອາ ຮຽກວ່າຜ່ອນປົນ ຄາຍລັອກ ອາ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນີ້ ອອກນອກບ້າ ນ ຂ້າມແຂວງໄດ້ ລະກະມີການເປີດກິດຈະການຫຼາຍກິດຈະການ ຊຶ່ງມັນກະຈະເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ ກະເລີຍມີການເຕືອນພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ວ່າໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ທາ ງ ທາງລາວນີ້ໄດ້ອອກລະບຽບມາ ບໍ່ວ່າສິເປັນການໃສ່ໜ້າກາກ ລ້າງມື ຢູ່ຫ່າງກັນ ໃຫ້ເຮັດເປັນປະຈຳ ເຮັດເປັນນິໄສເນາະ ໃຫ້ເປັນ new normal ການປະຕິບັດຕົນ ອາ ຮູບແບບໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນຖ້າບໍ່ ບໍ່ປະຕິບັດແລ້ວນີ້ ຄວາມສ່ຽງ ຫຼືແນວທາງ ແນວໂນ້ມສິເປັນໄປໄດ້ວ່າໂລກນີ້ອາດສິຍ້ອນກັບມາອີກເທື່ອໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະແປວ່າ ຢ້ານລະກະຕຽມຕົວໄວ້ກ່ອນວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າມັນແປກໆຢູ່ສິ່ງໜຶ່ງນະ ທີ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ລາຍງານ ຫຼືວ່າບອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າວົງການຂ່າວຊາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນມີຂ່າວມີຂ່າວທີ່ວ່າຫຼາຍປະເທດ ດັ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ ຫ ວຽດນາມບໍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທາງການລາວ ໃນດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນ ຢູກຢາ ຕະຫຼອດເຖິງເງິນຄຳນີ້ນະ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວ ລັດຖະບານລາວກໍໄປຢືມເງິນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນານາຊາດຫຼາຍແຫຼະ ເພື່ອ ວ່າສິເອົາມາແກ້ໄຂ ຫຼືວ່າເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງກ່ຽວກັບແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານເຫັນຜ່ານຕາບໍ່ ຫຼືວ່າໄດ້ຍິນບໍ່ວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ສົມມຸດວ່າຊື້ໜ້າກາກມາກັນແມ່ພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ນີ້ ຕົກເປັນເງິນເທົ່ານັ້ນເທົ່ານີ້ ເອີ ຄ່ານ້ຳມັນລົດໃນການເດີນທາງໄປປາບປາມໂຄວິດ-19 ຕົກເປັນເທົ່ານັ້ນເທົ່ານີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ລະບຸ ຫຼືວ່າລາຍງານໃນ ໃຫ້ຊາບບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍເຄີຍເຫັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວຢູ່ ເນາະວ່າ ຈັ່ງເລື່ອງຂອງການຊື້ໜ້າກາກເນາະ ທາງ ຈາກ ຈາກປະເທດໄທ ໂດຍຜ່ານ ໂດຍຜ່ານໂຕແທນເນາະ ອັນນີ້ກໍເຄີຍໄດ້ຍິນຢູ່ ແຕ່ວ່າອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ທາງລາວໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ຫຼືວ່າທາງຈີນໄດ້ຊ່ ອຍເຫຼືອຂຶ້ນມານີ້ ກະຄືເລື່ອງຂອງການຊ່ອຍເລື່ອງຂອງໜ້າກາກ ລະກະ ທາງຈີນສົ່ງໝໍ ສົ່ງ ສົ່ງໝໍ ສົ່ງແພດນີ້ ມາຊ່ອຍເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນ ການຮັກສາ ໃນຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງ ຂອງການລະບາດເນາະ ອັນນີ້ກະມີ ຂ່າວອອກມາຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ເງິນທີ່ວ່າດັ່ງຢືມມາຈາກທະນາຄານ ADB ຫັ້ນ ຫຼາຍຫັ້ນ ແປວ່າ ສົມມຸດວ່າເອົາ ສາມສິບລ້ານສຳລັບຄ່ານ້ຳມັນລົດ ຫຼືວ່າຊາວລ້ານສຳລັບມາມຸງຫຼັ ງຄາໃໝ່ ສຳລັບບ່ອນທີ່ວ່າປິ່ນປົວຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອັນ ອັນ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸອອກມາຕິ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນຕົວເລກອອກມາເນາະ ກໍຍັງງຽບຢູ່ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າງົບປະມານກ່ຽວກັບການປາບປາມໂຄວິດ-19 ວ່າຊັ້ນເ ທາະ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ ມັນມີຂ່າວມີຂ່າວ ຫຼືວ່າເປັນທີ່ດູເດົາ ຫຼືວ່າຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ແຂວງໃດຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຜ່ານມານີ້ເກາະ ອັນນີ້ແຂວງ ກະຄືແຂວງວຽງຈັນເນາະ ທີ່ມີຕົວເ ລກຂອງຜູ້ປ່ວຍ ລະກະມີການຮັກສາຫຼາຍທີ່ສຸດ ລະກະຮອງມາກໍຄືຫຼວງພະບາງເນາະ ອືມ ກະທຳມະດາດອກ ບ້ານໃຫຍ່ເມືອງໂຕ ນະຄອນໃຫຍ່ໆ ອັນ ມັນ ມັນບ່ອນໃດມັນກະເປັນລະ ຄືປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສິ Melbourne ບໍ Sydney ບໍ Brisbane ບໍ ຫົວເມືອງຕ່າງໆ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກະໃນປະເທດໄທກໍ ຫົວເມືອງ ຫຼືວ່າເມືອງເອກຂອງຈັງຫວັດຕ່າງໆ ໃນລາວກໍຄືຊິຄືກັນຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນີ້ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ມັນກະແມ່ນລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບຫຼວງພະບາງຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວພວກເພິ່ນທີ່ວ່າໃຫ້ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບວ່າ ຢ້ານຈະມີໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ນີ້ນະ ເກີດຂຶ້ນອີກກະ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ວີ່ແວວໃຫ້ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ມັນມີຈັກເປີເຊັນເນາະ ໂຄວິດ ຮອບສອງນີ້ ມັນຊິກັບມາຢ້ຽມຢາມພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ອັນນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ລະບອກ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເນາະວ່າຊິຈັກເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າໄດ້ແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນວ່າ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ທີ່ທາງການໄດ້ອອກລະບຽບອອກມາ ເນີຍ ມັນອາດຊິເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ໃຫ້ໂຄວິດ-19 ກັບຂຶ້ນມາອີກຮອບໜຶ່ງໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າກະຍັງມີບຸກຄົນ ທີ່ອາດຈະ ອາ ທາງການບໍ່ເຈີໂຕ ຫຼືວ່າມີການລັກລອບຂ້າມໄປຂ້າມມາຊາຍແດນເນາະ ຢ່າງປະເທດ ຫວຽດ ອາ ປະເທດລາວນີ້ກະມີຕິດຊາຍແດນກັບ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຈີນເນາະ ພະມ້າ ຫວຽດນາມ ຂະເໝນ ໄທ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະ ກະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ອາ ການລັກລອບຂ້າມໄປຂ້າມມາ ມັນກະຊິເປັນສາເຫດໜຶ່ງ ຖ້າ ເຮົາບໍ່ປ້ອງກັນເນາະ ແນ່ນອນລະ ມັນຕ້ອງເປັນລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າແຕ່ຮອບສອງລະ ຮອບສາມ ຮອບສີ່ ຮອບຫ້າ ຮອບຮ້ອຍ ຮອບພັນ ພຸ້ນລະ ລະກະແນ່ນອນທີ່ສຸດ ໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນ ມັນບໍ່ໜີຈາກພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ຫຼືວ່າຈາກປ ະເທດໃດ ຫຼືວ່າຈາກມະນຸດດອກ ມັນຕ້ອງຢູ່ນຳເຮົາຕະຫຼອດໄປນີ້ລະ ມັນເກີດມາແລ້ວ ຊິປາບປາບມັນນີ້ມັນ ມັນກະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ຕາມຄິດດອກວ່າ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ຊາ ຫຼືວ່າໄຂ້ຫວັດນົກ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງກະ ຢ່າ ທີ່ວ່າມັນເກີດມາແລ້ວ ມັນກໍຍັງມີຢູ່ ອັນນ່າ ພະຍາດໂປລີໂອພຸ້ນນະ ຕັ້ງແຕ່ເຮົາບໍ່ເກີດພຸ້ນ ເກີດອອກມາກະໄດ້ສັກຢຸກສັກຢາ ລະມັນກໍຍັງມີຢູ່ ມັນ ມັນບໍ່ໄປໃສດອກ ມັນຢູ່ນີ້ແຫຼະ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ຮອບສອງດອກ ມັນຮອບສາມ ຮອບສີ່ ຮອບພັນ ພຸ້ນແຫຼະ ມັນຊິມີອີກຢູ່ດອກ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ບັດນີ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ເລື່ອງອື່ນ ຄືວ່າ ຜູ້ຜະລິດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າ ຫັນມາສົນຈິດສົນໃຈ ລົງທຶນປາກເຊ ຍີ່ປຸ່ນ ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດພິເສດປາກເຊ ເຈແປນເນາະ ຫຼືວ່າຍີ່ປຸ່ນນີ້ ກະເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພື່ອດຶງດູດກິດຈະການທີ່ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ມາລົງທຶນໃນ ໂດຍສະເພາະ ອາ ໃນເຂດນີ້ກະມີພື້ນທີ່ຢູ່ປະມານ 625 ເຮັກຕາ ໂດຍໜຶ່ງໃນສາມຂອງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ກະໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຕັ້ງໂຮງງານຂອງກິດຈະການທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ ເຂດເສດຖະກິດ ໝ່ອງນີ້ເນາະ ກະເປັນໂຄງການລະ ດັບຊາດທີ່ລັດຖະບານລາວຄິດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດຈາກຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນປະເທດໄທກ່ອນເປັນກ້າວແລກ ແລ້ວຄ່ອຍຂະຫຍັບຂະຫຍາຍໄປປະເທດຂ້າງຄຽງ ຄືລວມເຖິງລາວ ນຳເນາະ ໂດຍຂະນະນີ້ກະໄດ້ມີບໍລິສັດ ອາ ຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍບໍລິສັດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ລະກະຕົກລົງສ້າງໂຮງງານໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດທີ່ມີແຜນຊິມາລົງທຶນນັ້ນ ກະມີຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າບໍ ລິສັດ Ando ນະ ຈາກເມືອງໂຕກຽວ ໄປຈົນເຖິງຜູ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນຂອງເຂດເສດຖະກິດນີ້ ກໍຄືເປັນເຂດພິເສດສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດຍ່ອມເທົ່ານັ້ນ ເ ຮັດໃຫ້ ອາ ເຫຼົ່າກິດຈະການຕ່າງໆ ກິດຈະການຕ່າງໆເນາະ ຂອງ SME ນີ້ ສາມາດເຂົ້າໄປລົງທຶນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າ ຊິຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ ເລື່ອງຂອງການ ແຍ່ງຊິງແລງງານກັນ ນອກຈາກນີ້ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນເຊໂນ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກະມີບໍລິສັດໃຫຍ່ຈັ່ງເຊັ່ນວ່າ ນິຄອນເນາະ ມາຕັ້ງໂລງງານ ລະກະຕໍ່ຈາກນີ້ກະຊິມີແນວໂນ້ມວ່າຊິມີບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນອື່ນໆມາລົງທຶນ ໃນເຂດເພີ່ມຂຶ້ນອີກຫຼາຍ ໂດຍປັດຈຸ ກະມີຈຳນວນຢູ່ທີ່ປະມານ ປັດຈຸບັນເນາະ ກະມີຢູ່ປະມານ 20 ບໍລິສັດເນາະ ອື ແນ່ນອນລະ ເພາະວ່າການລົງທຶນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນຊິມີຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍ ສະເພາະປະເທດຫວຽດນາມນີ້ລະ ລະກະໄທນີ້ ຄັນວ່າບໍ່ໄປຍາດແຍ່ງແຂ່ງເອົາຈາກປະເທດຫວຽດນາມນີ້ ກະ ກະຊິມີບໍລິສັດມາລົງທຶນໜ້ອຍລົງ ວ່າຊັ້ນເທາະ ເພາະວ່າໃນເວລານີ້ນີ້ ບໍ່ວ່າສະຫະລັດອາເມລິ ກາ ຫຼື ປະເທດໃດກະຢ່ານີ້ ຂະເຈົ້າພະຍາຍາມຖອນໂຕອອກຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນການເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ເຊັ່ນວ່າລົງທຶນບໍ ໂຮງງານໂຮງຈັກນີ້ລະ ຂະເຈົ້າພະຍາຍາມຖອນໂຕອອກແລ້ວ ລະກໍ ຫຼາຍບໍລິສັດກໍຖອນລຽບລ້ອຍ ແລະ ມີການມອງເຫັນວ່າປະເທດຫວຽດນາມນີ້ຊິໄດ້ຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ວ່າຈະຖອນອອກມາຈາກຈີນນັ້ນ ມາຕັ້ງໂຮງງານໂຮງຈັກ ຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ເພາະວ່າຄ່າແຮງງານມັ ນຖືກ ລະໄທນີ້ຄັນວ່າບໍ່ມີລວດລາຍດີໆນີ້ ກະ ກະຊິແຂ່ງຫວຽດນາມບໍ່ໄດ້ໃນດ້ານການທີ່ວ່າໄດ້ປະເທດໃໝ່ມາລົງທຶນນີ້ ແລະ ໃນລາວນີ້ກະເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ວ່າຕ້ອງການການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ບໍ່ ວ່າໃນພາກສ່ວນໃດກໍຕາມນີ້ ໂດຍສະເພາະທີ່ວ່າ ປະເທດທີ່ວ່າຈະມາລົງທຶນຫຼາຍນີ້ກະແມ່ນວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນລະ ປະເທດໜຶ່ງ ລະກະສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລະປະເທດອ້ອມຂ້າງກໍແມ່ນປະເທດຫວຽ ດນາມກັບໄທນີ້ ແລະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ເສດຖະກິດພິເສດປາກເຊຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າການທີ່ຍີ່ປຸ່ນຈະມາລົງທຶນນີ້ ກໍແມ່ນວ່າຂະເຈົ້າໃຫ້ວີ່ແວວ ຫຼືວ່າມີຂ່າວຄາວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ພວກຂະເຈົ້າຊິເຈາະ ເຈາະຈົງໃສ່ຂະແໜງໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຫຼັກໆກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງ ອາ ທຸລະກິດປະເພດທີ່ເປັນພວກເຄື່ອງຈັກເຄື່ອງຍົນເນາະ ອາ ສ່ວນໜຶ່ງກະຊິເປັນການຍົກຍ້າຍຈາກປະເທດໄທອອກໄປປະເທດ ຂ້າງຄຽງ ກະຄືທາງ ທາງລາວນຳນີ້ເນາະ ເພາະວ່າປະເທດໄທຕອນນີ້ຄ່າແລງກະຂ້ອນຂ້າງທີ່ຊິສູງແດ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອາ ເລື່ອງຫຼັກໆກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນກະພຸດ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງ ອາ ເຄື່ອງຈັກ ເຄື່ ອງກົນ ເຄື່ອງລົດຍົນ ພວກນີ້ລະ ທີ່ເປັນຫຼັກຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນເປັນແນວໃດຫວາ ອັນນີ້ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈດອກວ່າ ປະເທດໄທກໍຄ່າແຮງງານກໍຖືກຢູ່ແລ້ວ ບັດນີ້ສົມມຸດວ່າຢາກໄດ້ຖືກກວ່າໃນປະເທດໄທອີກ ຊິມາຕັ້ງຢູ່ປະເທ ດລາວ ແຕ່ວ່າປະເທດລາວມັນບໍ່ມີທາງອອກ ຄັນຊິເອົາອອກລົງທະເລຈັ່ງຊີ້ກໍຕ້ອງຜ່ານໄທ ຫຼືວ່າຜ່ານຫວຽດນາມ ຄັນໄປທາງເຮືອບິນກໍແພງໂພດ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍຂຶ້ນລົດໄຟໄປຈີນ ອ້ອມໄປບັກໄກໆ ກໍແພງອີກ ແລ້ວ ມັນເປັນຫຍັງວ່າໄປເຮັດຢູ່ລາວ ມັນ ມັນ ມັນຖືກໄດ້ແບບໃດນີ້ ທາງການລາວ ຫຼືວ່າທາງການຍີ່ປຸ່ນໄດ້ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການທີ່ມາລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດປາກເຊຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນຍ້ອນ ຍ້ອ ນຫຍັງແທ້ທີ່ວ່າດຶງໃຈເຂົາເຈົ້າມານີ້ນະ ອັນນັ້ນ ອັນແລກຫຼັກກະຄືເລື່ອງຂອງແຮງງານ ສອງລະເລື່ອງຂອງການຊິນຳສິນຄ້າໄປອອກຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ກະຖືວ່າຊຸມື້ນີ້ກະບໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກເນາະ ເລື່ອງຂອ ງການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນປະເທດໄທໄປປະເທດທີ່ 3 ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຈາກລາວໄປຍີ່ປຸ່ນ ຈາກລາວໄປທາງຢູໂຣບຈັ່ງຊີ້ກະ ກະຜ່ານປະເທດໄທກະບໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມາຄືຫຼາຍບໍລິສັດຂອງປະ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນນີ້ກະມາສ້າງໂຮງງານໃນແຖວອີສານ ເຊິ່ງກະຫ່າງໄກທະເລຄືກັນ ຊຸມື້ນີ້ການຂົນສົ່ງມັນກະ ກະສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ແລະກະຕໍ່ໄປນີ້ນະ ກະຄືເລື່ອງຂອງການ ຂົນສົ່ງທາງ ທາງ ລາງ ກໍຄືທາງລົດໄຟ ອ່າ ຂອງ ຂອງເຮົາ ກະແມ່ນ ກະແມ່ນຢູ່ ເລື່ອງການຂົນສົ່ງນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະງ່າຍຈະສະດວກສະບາຍກໍຕາມ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຄັນວ່າເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຈາກປາກເຊ ແລ້ວຊິເອົາໄປທ່າ ເຮືອສັດຕະຫີບ ລົງເຮືອໄປຍີ່ປຸ່ນຈັ່ງຊີ້ ກະແມ່ນວ່າຜ່ານອຸບອກອຸບົນ ໄປຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼືວ່າໄປທາງລົດໄຟຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍມີການຄ່າຂົນສົ່ງ ດີບໍ່ດີມີຄ່າພາສອກພາສີ ຄ່າ tariff ພ້ອມ ມັນກໍຊ້າກວ່າເຮັດໂຮງງານຢູ່ໃ ນປະເທດໄທຕົ໋ວ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກໍຄົງຊິມີການບວກລົບຄູນຫານກັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເນາະວ່າມັນ ມັນໜ້າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການມີ ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃສເວີຍ ກະແມ່ນຢູ່ ມີການລົງທຶນຈັ່ງຊັ້ ນ ອືມ ກະແມ່ນຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ບັດນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ລົດໄຟໄທຈີນນີ້ນະ ແປວ່າມີຂໍ້ຕົກລົງກັນແນວໃດແນວໜຶ່ງນີ້ ກໍແມ່ນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ເປັນແນວໃດເນາະ ອັ ນນີ້ກະເປັນເລື່ອງຂອງລົດໄຟເນາະ ໄທຈີນ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງລົດໄຟໄທຈີນ ໂຄລາດຮອດໜອງຄາຍເນາະ ຄືໂດຍເລື່ອງນີ້ນະ ທ່ານ ສັກສະຫຍາມ ຊິດຊອບ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຄະມະນາຄົມ ເພິ່ນ ກະໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງພາຍຫຼັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍໄທ ປະຊຸມກັບຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ດ້ານລົດໄຟລະຫວ່າງໄທຈີນຄັ້ງທີ່ 28 ຜ່ານລະບົບວິດີໂອຄອນເຟີເຣັນ ກັບນາຍ ນິງ ຈີເຈີ ລອງປະທານກຳມ ະການພັດທະນາ ແລະປະຕິຮູບແຫ່ງຊາດຈີນ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍສາທາລະນະປະຊາຊົນຈີນ ວ່າຜົນການເຈລະຈາທັງສອງຝ່າຍກະໄດ້ຂໍ້ຍຸຕິ ອ່າ ລ່ວມກັນໃນສ່ວນຂອງເລື່ອງ ລ່າງສັນຍາ 2.3 ຊຶ່ງລ່າງສັນຍ າ 2.3 ກະຊິເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງ ອ່າ ການວາງລາງ ລະບົບການແລ່ນລົດ ລະບົບສັນຍານຕ່າງໆນະ ພ້ອມຂະບວນລົດນຳນີ້ເນາະ ເປັນວົງເງິນກວ່າ 50 ລ້ານບາດ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍນີ້ກະຊິເລັ່ງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ ພາຍໃນ ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລົງນາມໃນສັນຍາ 2.3 ນີ້ໄດ້ເລັວຂຶ້ນ ໂດຍຄາດວ່າຊິໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ເດືອນ ໂດຍຊິລົງນາມໃນສັນຍານີ້ພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ນີ້ ຫຼືວ່າເລັ່ງລັດໃຫ້ເລັວທີ່ສຸດ ກະຊິຢູ່ ປະມານເດືອນສິງຫາ ກັນຍາ ສຳລັບໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານໄທ ແລະກະລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເພື່ອເຊື່ອ ມໂຍງພູມິພາກ ຊ່ວງກຸງເທບເຖິງໜອງຄາຍ ໄລຍະທີ່ 1 ລະຫວ່າງກຸງເທບກັບໂຄລາດ ໄລຍະທາງ 253 ກິໂລແມັດ ກັບວົງເງິນ 179,000 ກວ່າລ້ານບາດ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະກະຄາດວ່າຊິແລ້ວເສັດໃນປີ 2023 ເປັນໄລຍະເວລາ 5 5 ປີເນາະ ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ຈາກໂຄລາດເຖິງໜອງຄາຍ ໄລຍະທາງ 355 ກິໂລແມັດ

ມີຄວາມສະດວກລວດເລັວໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລ້ວກະການເດີນທາງ ອາ ດ້ວຍເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຄ່າບໍລິການທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳກວ່າການບໍລິການ ການຂົນສົ່ງອື່ນໆເນາະ ອັນນາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຕັ້ງແຕ່ກຸງເທບຮອດແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນຖືກສ້າງ ຫຼືວ່າຈະຖືກສ້າງເປັນທ່ອນໆ ເປັນຕອນໆໄປ ທ່ອນແລກນີ້ ກະແມ່ນວ່າກຸງເທບຫາໂຄລາດຊິ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ ນ ແມ່ນໄທສ້າງເອງ ແລ້ວກະໄປຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນຈາກຈີນ ແລ້ວບາດນີ້ ກຸງເທບຫາໜອງຄາຍນີ້ ກະແມ່ນວ່າໄປຢືມຈາກໃສກະບໍ່ຈື່ ແຕ່ວ່າຄິດວ່າບໍ່ແມ່ນຈາກຈີນ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບວ່າ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ໂຄລາດຫາໜອງຄາຍນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນບໍລິສັດຈີນເປັນຜູ້ສ້າງຊະບໍ່ ອັນນີ້ກະສິມີຢູ່ ຢູ່ 2 ສ່ວນເນາະ ກະຄືການສ້າງໂດຍບໍລິສັດຂອງຄົນໄທ ກະໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂອງ ຂອງຈີນຈັ່ງຊີ້ນະ

ລາງຕ່າງໆນີ້ ກະສິໃຊ້ບໍລິສັດຂອງໄທຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ມັນຍັງບໍ່ເລີ່ມຂຶ້ນເທື່ອ ແຕ່ວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2020 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະສິມີການສັນຍາກັນປະມານ ອາ 2-3 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ລະ ແລະບາດນີ້ ຕັ້ງແຕ່ທ່ອນ ແລກຫັ້ນນະ ຕັ້ງແຕ່ກຸງເທບຮອດໂຄລາດນີ້ ມັນແລ້ວລະບໍ່ ຫຼືວ່າສຳເລັດຫຼາຍປານໃດແລ້ວ ອັນນີ້ເຂົາວ່າກັນວ່າ ແລ້ວໄປປະມານຈັກ 40-50% ປະມານນີ້ ແລ້ວລະບົບລົດໄຟກຸງເທບຫາໂຄລາດ ແລ້ວກະຈາກໂຄລາດໄ ປຫາແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນລະບົບດຽວກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເປັນລະບົບດຽວກັນ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນບໍ່ຕົງກັນ ຫຼືວ່າບໍ່ຄືກັນກັບລະບົບຂອງລົດໄຟທີ່ວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງ ກຸງເທບຫາໜອງຄາຍ ທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ແມ່ນລະບົບດຽວກັນຕິ ໝາຍເຖິງວ່າຈັ່ງໃດນໍ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ ລາງລົດໄຟ ມັນ ມັນສິກວ້າງກວ່າ ອັນໄມ້ ຫຼືວ່າທ່ອນຊີມັງຮອງລາງລົດໄຟ ມັນກະສິໃຫຍ່ສິແຂງກວ່າ ແຕ່ວ່າລົດໄຟໄທລຸ້ນເກົ່າ ຈາກກຸງເທບຫາໜອງຄາຍນີ້ ມັນກະເປັນລະບົບເກົ່າ ລາງລົດໄຟມັນກະແຄບ ແລ້ວກະໄມ້ກະໂດກກະຫຍັງແລ້ວນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນສິໃຊ້ລະບົບໃໝ່ຄືກັນບໍ່ ເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ລາງລົດໄຟໃໝ່ນີ້ນະ ມັນກັບລາງລົ ດໄຟເກົ່ານີ້ ມັນກວ້າງທໍ່ກັນບໍ່

ແລ້ວເລື່ອງວິຊາການຕ່າງໆ ທີ່ວ່າລົດໄຟໃໝ່ໄວສູງນີ້ລະ ແມ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ບົງການ ຫຼືວ່າໃຫ້ຄວາມແນະນຳຕ່າງໆ ມາຊີ້ນຳວ່າຊັ້ນເຖາະ ຫຼືວ່າມາກໍ່ສ້າງ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ ນໃຜແທ້ເກາະ

ໄທ ເວົ້າງ່າຍວ່າລັດຖະບານໄທນີ້ມັນຢາກຫົວແຫຼມ ເພາະວ່າເລື່ອງການສ້າງລົດໄຟນີ້ ແນ່ນອນລະໄທມັນບໍ່ມີເງິນໄປລົງທຶນເອງດອກ ມັນຕ້ອງຢືມ ແລະມັນມີການສ້າງລົດໄຟນີ້ເປັນທ່ອນໆໄປນີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພ ະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ທ່ອນແລກນີ້ແມ່ນຢືມເງິນມາຈາກປະເທດໃດກໍບໍ່ຈັກລະ ຄືສິແມ່ນຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຢືມຈາກຈີນ ແຕ່ວ່າທ່ອນທີ 2 ໂຄລາດຫາແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຢືມຈາກຈີນບໍ່ ເງິນນັ້ນ

ບໍ່ໄດ້ໄປຕິດຕໍ່ປະເທດໃດ ຢືມຈາກປະເທດຈີນໂລດຊີ້ ມັນກະເປັນກໍລະນີໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າໄທນີ້ມັນມີການຕໍ່ລອງບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ ບ່ອນໃດຖືກເອົາບ່ອນຫັ້ນຫັ້ນນະ ແຕ່ຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ຄ່າຢືມສຳລັບສ້າງລົດໄຟທ່ອນທີ 1 ຫັ້ນ ດ ອກເບ້ຍເທົ່າໃດຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ ຍັງບໍ່ ທີ່ຈິງຕົວເລກມັນກະມີຢູ່ເນາະ ແຕ່ກະຈຳບໍ່ໄດ້ເນາະວ່າທໍ່ໃດ ທ່ອນທີ 2 ກໍບໍ່ຮູ້ແມ່ນບໍ່ ອາ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າມັນມີຕົວເລກຢູ່ ແຕ່ວ່າກະຈຳບໍ່ໄດ້ເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແ ປວ່າຢືມທໍ່ໃດ ກໍແປວ່າໃຊ້ໄປ ຈັກສິໂດນນານປານໃດ ແຕ່ວ່າໄດ້ລົດໄຟຂີ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອົາ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເດັ ກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook